ئالدى بىلەن دىققىتىڭلارغا بۈگۈنكى دۇنيا ۋەزىيىتىگە دائىر سىياسىي، ئىجتىمائىي مەلۇماتلار، شۇنداقلا يەنە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئېقىم مەسىلىلىرى ۋە قىزىق نۇقتىلار ھەققىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى سۇنىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسىدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز، شۇنداقلا ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدىكى تەپسىلىي خەۋەر ۋە، خەۋەر توغرىسىدا يۈرگۈزگەن مۇلاھىزە، ئانالىزلىرىنى ئاڭلىتىمىز. ئالدى بىلەن ئۆز مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ تەييارلىشىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! ئۇنداقتا بۈگۈنكى رادىيو پروگراممىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر. بلومبېرگ تورى تېخنولوگىيە خەۋەرلىرى قانىلىنىڭ توققۇزىنچى يانۋار كۈنى ئېلان قىلغان خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ياردىمىگە ئېرىشكەن بىر ئۇچۇر تەتقىقات ئورگىنى ئالما شىركىتىنىڭ بىۋاسىتە ھۆججەت يوللاش ئىقتىدارىدىن پايدىلىنىپ بىر نەرسە يوللىغانلارنى تەكشۈرۈپ ئېنىقلايدىغان ئۇسۇلنى تاپقانلىقىنى سەزگۈر مەزمۇنلارنى ئۆچۈرۈپ تاشلايدىغانلىقىنى ۋە ئۇنى يوللىغۇچىلارغا قارشى زەربە بېرىدىغانلىقىنى جاكارلىغان بېيجىڭ ئەدلىيە ئىدارىسى تور بېتىنىڭ ئاشكارىلىشىچە مەزكۇر تەتقىقات ئورگىنى ئالما تېلېفونىنىڭ شىفىرلاشتۇرۇش خاتىرىسىنىڭ مەخپىيەتلىكىنى ئېچىۋېتىدىغان ئۇسۇلنى تاپقان بولۇپ بۇ ئارقىلىق ئالما تېلېفونىنىڭ بىۋاسىتە ھۆججەت يوللاش ئىقتىدارىدىن تەڭ پايدىلانغانلارنىڭ بولۇپمۇ ھۆججەت يوللىغانلارنىڭ تېلېفون نومۇرى بىلەن ئېلخەتلىرىنى تەكشۈرۈپ تاپالايدىكەن مەزكۇر ئورگاننىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاي ساقچىلىرى مۇشۇ ئۇسۇل ئارقىلىق نۇرغۇن گۇماندارلارنى تېپىپ چىققان ئەمما ئۇلارنى تۇتقان تۇتمىغانلىقى ھەققىدە مەلۇمات بەرمىگەن خەۋەردە بىلدۈرۈلۈشىچە خىتاي تەرەپنىڭ بۇنى ئېلان قىلىشى ئالما تېلېفونىنى ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ دىققىتىنى قوزغىغان

نۆۋەتتە ئالما شىركىتى بۇ ھەقتە تېخى ئىنكاس قايتۇرمىغان ئامېرىكىنىڭ سېسكو شىركىتى خىتايدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىقى بولغان چىشەن گۇرۇھىنىڭ دېڭىز مەھسۇلاتلىرىنى ئالمايدىغانلىقىنى جاكارلىغان باش شتابى ئامېرىكىنىڭ تېكساس شتاتى خيوستون شەھىرىگە جايلاشقان سېسكو شىركىتى دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ يېمەكلىك پارچە سېتىش شىركىتى بولۇپ دۇنيا بويىچە ئالتە يۈز مىڭدىن كۆپ خېرىدارى بار ئىكەن

سېسكو شىركىتىگە خەت يېزىپ، مەزكۇر شىركەتنىڭ شەندۇڭدىكى بىر دېڭىز مەھسۇلاتلىرى پىششىقلاپ ئىشلەش شىركىتىدىن مال ئالىدىغانلىقىنى، بۇ شىركەتنىڭ ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش بىلەن چېتىشلىقى بولغان چىشەن گۇرۇھىنىڭ تارمىقى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن ھەمدە بۇنى تەكشۈرۈپ چىقىشنى بۇيرۇغان. بۇ يىل بەشىنچى يانۋار كۈنى سېسكو شىركىتىنىڭ باش ئىجرائىيە ئەمەلدارى كېۋىن ھورىكان جېررىد ھوفماننىڭ خېتىگە قايتۇرغان جاۋابىدا مەزكۇر شىركەتنىڭ مال تەمىنلەش زەنجىرىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق ھەرقانداق مالنى كىرگۈزمەيدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئۇ مۇنداق دېگەن سېسكو شىركىتى تەمىنلەش زەنجىرىدىكى ھەرقانداق ئادەم ئەتكەسچىلىكى كىشىلەرنى قۇل قىلىش مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش ياكى بالا ئىشچىلارنى ئىشلىتىش دېگەندەك قىلمىشلارنى قەتئىي رەت قىلىدۇ ئەگەر شۇنداق قىلمىشلار بايقالسا ئۆز پرىنسىپىمىز ۋە سىياسىتىمىز بىلەن ئۇنى ھەل قىلىمىز خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، بۇ يىل توققۇزىنچى يانۋار كۈنى ئامېرىكا ئاۋام پالاتا ئەزاسى جېررىد ھوفمان قاتارلىق يىگىرمە يەتتە ۋەكىل ئىمزا قويغان ۋە پىرېزىدېنت جو بايدىنغا سۇنۇلغان مۇراجىئەتنامىدە جو بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ سېسكو قاتارلىق شىركەتلەرنىڭ ئۆزىنى ئىسلاھ قىلىشىغا تۈرتكە بولۇپ، ئۇلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىدىن ئادا جۇدا بولۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش تەلەپ قىلىنغان.
شىنخۇا تورىنىڭ توققۇزىنچى يانۋار كۈنى چىقارغان خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە بىرىنچى ئاينىڭ توققۇزىنچى كۈنى ئۈرۈمچىدە شىنجاڭ ئىلىم پەن مەدەنىيەت تارقىتىش جەمئىيىتىنىڭ بىرىنچى قېتىملىق ۋەكىللەر مۇھاكىمە يىغىنى ئېچىلغان يىغىندا جەمئىيەتنىڭ خىزمەت پىلانى ۋە دويىندا تارقىتىش پروگراممىسى قاتارلىقلار ئېلان قىلىنغان ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پەن تېخنىكا جەمئىيىتىنىڭ پارتكوم سېكرېتارى ۋاڭ گۇاڭچياڭ بۇ يىغىندا قىلغان سۆزىدە مەدەنىيەت تارقىتىشنى كۈچەيتىش ئاجايىپ شىنجاڭ تور ماركىسىنى تىكلەش توردا بىۋاسىتە تارقىتىشنى كۈچەيتىش

ئۇنىڭدىن باشقا خىتاينىڭ شىنجاڭ گېزىتى ۋە تەڭرىتاغ تورىنىڭ ئونىنچى يانۋار كۈنى چىقارغان خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە ئاتالمىش شىنجاڭغا مائارىپ ئارقىلىق ياردەم بېرىش چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشقان خۇبېي ئۆلكىسى بورتالا ئوبلاستى كەسپىي تېخنىكا ئىنستىتۇتىدا ئوقۇۋاتقان ئون تۆت مىڭ ئوقۇغۇچىنى كەسپىي جەھەتتىن تەربىيىلىگەن بۇ ئوقۇغۇچىلارنىڭ كېلىش مەنبەسى ۋە مەكتەپنىڭ كەسپىي تەربىيىلەش خاراكتېرىنى كۆزدە تۇتقاندا ئۇنىڭ لاگېرلارغا مۇناسىۋەتلىك بولۇش ئېھتىمالىنى نەزەردىن ساقىت قىلغىلى بولمايدۇ لاگېرلارنى ئاتالمىش كەسپىي تەربىيىلەش مەركىزى دەپ ئاتىغان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۈگۈنكى كۈندە بىر قىسىم ياشلارنى مەخسۇس ئىشچى قىلىپ تەربىيىلىگەنلىكى ۋە ئىچكىرىدىكى زاۋۇتلارغا ماڭدۇرغانلىقى مەلۇم ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىل تۆتىنچى ئايدا باھار شامىلى ھەرىكىتىدە قەشقەردىن بىر كۈندىلا بىر يۈز ئىككى ئۇيغۇر ياش خۇبېيغا ماڭدۇرۇلغان ئىدى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىل كىرگەندىن بۇيان خىتاي ئىقتىسادىنىڭ بۇ يىلمۇ داۋاملىق تۆۋەنلەيدىغانلىقى ھەققىدە خەۋەرلەر كۆپەيمەكتە بلومبېرگ خەۋەرلىرى تورى ئالتىنچى يانۋار كۈنى ئېلان قىلغان بىر خەۋەردە خىتاينىڭ قەرز يۈكىنىڭ مۆلچەردىكىدىنمۇ ئېغىر ئىكەنلىكى بىلدۈرۈلگەن بۇ خەۋەردە دۇنيادىكى ئىككىنچى چوڭ ئىقتىسادىي گەۋدە بولغان خىتاي بۇنىڭدىن ئىلگىرىكى ئىككىنچى چوڭ ئىقتىسادىي كۈچ ھېسابلىنىدىغان ياپونىيە بىلەن سېلىشتۇرۇلغان بولۇپ، ياپونىيەمۇ ئالدىنقى ئەسىرنىڭ توقسىنىنچى يىللىرىدا ئىقتىسادتا بىر ئىزدا توختاپ قالغان، قەرزى ھەسسىلەپ كۆپەيگەن بولۇپ، ئىقتىسادنىڭ ئېشىشى بىلەنمۇ ئۇ قەرزدىن قۇتۇلالماي كەلگەن. خىتاينىڭ قەرز يۈكى تېخىمۇ ئېغىر بولۇپ، يەرلىك ھۆكۈمەتلەرنىڭ قەرزى ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلىدىلا ئون ئىككى پۈتۈن ئوندىن ئالتە تىرىليون دوللارغا يەتكەن. يېقىنقى ئىككى يىلدا بۇ قەرز تېخىمۇ كۆپەيگەن. بۇ قەرزلەر ئاساسەن ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشىغا خەجلەنگەن بولۇپ، قايتۇرۇش مۇمكىن بولمىغان ناچار قەرزگە ئايلانغان ۋە خىتايغا ئېغىر يۈك بولغان. ئەگەر خىتاي بۇنى مۇۋاپىق ھەل قىلمىسا، ياپونىيەدەك بىر ئىزدا توختاپ قېلىش، ھەتتا ئېغىر چېكىنىش خەۋپىگە دۇچ كېلىدىكەن. خىتاي مەركىزىي بانكىسى ئۆسۈمنى تۆۋەنلىتىش، ئىچكى ئېھتىياجنى كېڭەيتىش، پۇقرالارنىڭ ئىستېمال كۈچىنى قوزغىتىش دېگەندەك تەدبىرلەرنى قوللىنىپ باققان بولسىمۇ، خىتاينىڭ ئېكسپورت كۆلىمى كىچىكلەپ، چەت ئەل مەبلىغى چېكىنىپ، خۇسۇسىي كارخانىلارنىڭ ئاكت ئىپچانلىقى تۆۋەنلەپ پۇقرالارنىڭ ھۆكۈمەتكە بولغان ئىشەنچى تەۋرىنىپ قالغاچقا خىتاي ئىقتىسادىنى قايتا جانلاندۇرۇش ناھايتى قىيىن بولماقتا ئىكەن خەۋەردە كۆرسىتىلىشچە شى جىنپىڭ ھۆكۈمىتى يەرلىك ھۆكۈمەتنىڭ مالىيە ئىشلىرىغا بىۋاسىتە ئارىلىشىش تەدبىرىنى قوللىنىشقا باشلىغان ئەمما ئىقتىسادشۇناسلار بۇنىڭ ئۈنۈمى بولمايدىغانلىقىنى پەقەت كومپارتىيەنىڭ ھاكىمىيەت ئىدىيەسىنى ئۆزگەرتىپ دۆلەت ئىگىلىكىدىكى كارخانىلارنى سېتىپ خۇسۇسىي كارخانىلارغا كەڭ ئىمكانىيەت بەرگەندە، ھۆكۈمەتنىڭ قەرز يۈكىنى يەڭگىللىتىپ، دۆلەتنىڭ ئىقتىسادىنى ياخشىلىغىلى بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. خىتاينىڭ شىنجاڭ گېزىتى، تەڭرىتاغ تورى قاتارلىق مەتبۇئاتلىرى ئونىنچى يانۋار كۈنى چىقارغان بىر خەۋەردىن مەلۇم بولۇشىچە، ئۈرۈمچىدىن چېڭدۇ ۋە كۈنمىڭ شەھەرلىرىگە بىۋاسىتە قاتنايدىغان پويىز تېز پويىزغا ئۆزگەرتىلگەن بولۇپ، چېڭدۇغا بارىدىغان يول ئوتتۇز بەش سائەتتىن يىگىرمە ئالتە سائەتكە، كۈنمىڭغا بارىدىغان يول قىرىق سەككىز سائەتتىن قىرىق سائەتكە قىسقارغان. ئۈرۈمچى تۆمۈر يول گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى يولۇچى توشۇش بۆلۈمىنىڭ چۈشەندۈرۈشىگە قارىغاندا بۇ يېقىنقى يىللاردىن بۇيان تۆمۈر يول ترانسپورتىدىكى ئەڭ چوڭ ئۆزگىرىش بولۇپ ئىچكىرى خىتايدىن ئۇيغۇر رايونىغا كېلىدىغان ئادەم ۋە سودا ماللىرىنىڭ تېز سۈرئەتتە توشۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرىدىكەن ئۇنىڭدىن باشقا ئۈرۈمچى بىلەن لەنجۇ ئارىسىدا قاتنايدىغان پويىزنىڭ قېتىم سانى كۆپەيتىلگەن ئۇيغۇر رايونى ئىچىدىكى پويىز قاتنىشىمۇ لىنىيە ۋە قېتىم سانى جەھەتتىن كۆپەيتىلگەن ۋە كۆپ خىل تاللاش ئىمكانىيىتى ھازىرلانغان ئۈرۈمچى تۆمۈر يول گۇرۇھى يېزا بازار تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن پويىزدا يۈك مال توشۇش كۆلىمىنى كېڭەيتىش ۋە ۋاقتىدا مال يەتكۈزۈشكە كاپالەتلىك قىلىشنى ئىشقا ئاشۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر رايونىدىكى مۇستەملىكىچىلىكىنى مۇستەھكەملەش ئۈچۈن يىللاردىن بېرى ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ كەڭ كۆلەمدە تاشيول تۆمۈر يول ئايروپورتلارنى ياساپ كەلمەكتە قازاقىستاندا ياشاۋاتقان ئىقتىسادشۇناس شەرىفجان نادىروف ئەپەندى بۇ ھەقتە قىلغان سۆزىدە خىتاينىڭ قەيەرنى ئىگىلىمەكچى بولساڭ شۇ يەردە يول ياسا دېگەن سۆزىنى نەقىل كەلتۈرۈپ خىتاينىڭ پەقەت ئۇيغۇر دىيارىدىلا ئەمەس بىر بەلباغ بىر يول دائىرىسىدىكى دۆلەتلەرگىمۇ تۆمۈر يول ياساپ ئۆزىنىڭ ئىقتىسادىي كېڭەيمىچىلىكىنى ئىشقا ئاشۇرۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەنىدى

نۆۋەتتىكى ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتى شۇنداقلا دۇنيا ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدا ئۇيغۇرلارغا ئائىت مەسىلىلەر تېما قىلىنغان مۇھىم خەۋەر ۋە ئۇچۇرلار توغرىسىدا يېڭى مەلۇماتلاردىن سىلەرنى خەۋەردار قىلىدۇ قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار قېنى ئەمسە دىققىتىڭلار نۆۋەتتىكى پروگرامما مەزمۇندا بولغاي ئۇيغۇر دىيارىغا ساياھەتچىلەرنى تەكلىپ قىلىپ تەتۈر تەشۋىقات ئېلىپ بېرىش خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى مەجبۇرىي ئەمگەك سىياسەتلىرىنى ئاقلاشتىكى ئاساسلىق كۆز بويامچىلىق تاكتىكىسى بولۇپ كەلمەكتە خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى باياناتچىسى بۇ يىل بېشىدا يەنە شىنجاڭنىڭ ئىشىكى ھەمىشە ئوچۇق دەپ جاكارلىدى بىر قىسىم نوپۇزلۇق مۇتەخەسسىسلەرنىڭ قارىشىچە، بۇ خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ساياھىتى دەپ ئاشكارىلىنىپ كەتكەن بۇ كونا تاكتىكىسىنى بۇنىڭدىن كېيىنمۇ ئۇزۇن مۇددەتلىك دۆلەت ئىستراتېگىيەسى سۈپىتىدە قوللىنىدىغانلىقىدىن بېشارەت بېرىدىكەن. بۇ ھەقتە ئۆز مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە تەييارلىغان پروگراممىنى ئاڭلىغايسىلەر.

ئۇلارنىڭ ئېغىزى ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقلىرىنى ئىنكار قىلدۇرغان بولسا، كېيىنچە چەت ئەللەردىكى خىتايشۇناسلارنى، ئىسلام ئەللىرىدىكى بىر قىسىم دىنىي زاتلارنى تەكلىپ قىلىپ، ئۇلارنىڭ سۆز ۋە بايانلىرى ئارقىلىق ئۇيغۇرلار بەختلىك ياشىماقتا دېگەن ساختا تەشۋىقاتنى ئوتتۇرىغا چىقارماقتا. يېقىنقى مەزگىللەردىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتى ھەتتا ئۇيغۇر ئېلىنى ساياھەت ۋە ئېكسكۇرسىيە ئۈچۈن كەڭرى ئېچىۋەتكەنلىكى توغرۇلۇق داۋراڭ سېلىپ خەلقئارانىڭ كۆزىنى بوياشقا ئۇرۇنماقتا. بەشىنچى يانۋار كۈنى خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنىڭ باياناتچىسى ۋاڭ ۋېنبىن قەرەللىك ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا سۆز قىلىپ، ئۇيغۇر ئېلىگە ئۆتكەن بىر يىلدا ھەر قايسى دۆلەت ۋە خەلقئارالىق تەشكىلاتلاردىن بولۇپ جەمئىي تۆت يۈزدىن ئارتۇق گۇرۇپپا، تۆت مىڭ ئۈچ يۈزدىن ئارتۇق چەت ئەللىك زىيارەتچىنىڭ كەلگەنلىكىنى ھەمدە نۇرغۇن جايلارنى زىيارەت قىلغانلىقىنى تىلغا ئالغان. ئۇ سۆزىدە شىنجاڭنىڭ ئىشىكى ھەممىگە ئوچۇق دېگەن ئىبارىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، چەت ئەللەردىكى تېخىمۇ كۆپ كىشىلەرنى ئۇيغۇر رايونىنى زىيارەت قىلىشقا چاقىرغان. خىتاينىڭ دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدىكى كىشىلەرنى ئۇيغۇر رايونىغا كېلىپ ساياھەت ۋە ئېكسكۇرسىيە قىلىشقا تەكلىپ قىلىشىدەك بۇ خىل تەشۋىقاتلار يېقىندىن بۇيان ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىمۇ كەڭ تارالماقتا. ھالبۇكى خىتاينىڭ بۇ چاقىرىقى غەرب ئەللىرىدە خىتاينىڭ كۈتكىنىنىڭ ئەكسىچە ئىنكاس قوزغىماقتا. يەتتىنچى يانۋار كۈنى ئامېرىكىدىكى داڭلىق ئاممىۋى تېلېۋىزىيە قانىلى بولغان سى بى ئەستە خىتاينىڭ زىددىيەتلىك شىنجاڭ رايونىنى ساياھەت نۇقتىسى قىلىپ ئۆزگەرتىشى ماۋزۇلۇق بىر ھۆججەتلىك فىلىمنى ئېلان قىلدى. فىلىمدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەكلىپى بىلەن ئۇيغۇر رايونىنى زىيارەت قىلغان سىي بىي ئەس مۇخبىرى ئېلزابېت پالمېر ئۆزىنىڭ ۋە باشقا زىيارەتچىلەرنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى بارلىق پائالىيەتلىرىنىڭ بىردەك خىتاي دائىرىلىرىنىڭ بىر تۇتاش ئورۇنلاشتۇرۇشى ۋە قاتتىق نازارىتى ئاستىدا ئېلىپ بېرىلغانلىقى ئاشكارا قىلىنغان.
This tour was arranged by the Chinese government's information office. It rented the buses, it set the itinerary. مەزكۇر فىلىمدا ئۇيغۇر رايونىدىكى ھەممە جايلارنىڭ كامېرا ۋە يۈز تونۇش ئۈسكۈنىلىرى ئارقىلىق نازارەت قىلىنىدىغانلىقى، شۇ سەۋەبتىن ئەتراپتىكى ھېچقانداق بىر كىشىنىڭ ئۆزلىرى بىلەن پاراڭلىشىشقا جۈرئەت قىلالمىغانلىقى ئوچۇق كۆرسىتىلگەن. سى بى ئەس مۇخبىرى قەشقەردىكى زىيارىتى جەريانىدا بۇ يەردىكى بارلىق ۋىۋىسكا ۋە ئېلان تاختىلىرىدا قەشقەر نامىنىڭ پەقەتلا خىتايچە كاشى دېگەن خەتلەر بىلەن يېزىلغانلىقىدەك ئەھۋاللارنىمۇ نەزەردىن قاچۇرمىغان. يەرلىك مۇسۇلمانلارغا تاقالغان ھېيتگاھ جامەسىنىڭ ساياھەتچىلەر بېلەت ئېلىپ كۆرىدىغان ساياھەت نۇقتىسىغا ئايلانغانلىقىنى بايان قىلغان. خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارى ھەققىدىكى بۇ ساختا تەشۋىقاتلىرى ۋە ئوبراز ياخشىلاش ئۇرۇنۇشلىرى ئېكسنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا كۈچلۈك تەنقىدىي ئىنكاس قوزغىماقتا. قوغدىغۇچىلار تەشكىلاتىنىڭ دىرېكتورى پېتېر داھلىننىڭ لىنكىدىندا قالدۇرغان ئىنكاسى ئىنتايىن زور ئالقىشقا ئېرىشكەن بولۇپ، ئۇ خىتاينىڭ تەكلىپى بىلەن ئىرقىي قىرغىنچىلىق داۋام قىلىۋاتقان ئۇيغۇر رايونىنى زىيارەت قىلغۇچىلارنى مۇنداق ئاگاھلاندۇرغان، يېڭى فاشىزم ۋە ساقچى دۆلىتى بىزدىن يىراق ۋە مەۋھۇم نەرسە ئەمەس، بەلكى ئۇ بەزى جايلاردىكى مەۋجۇت رېئاللىق. ئۇ يەرلەردىكى كۆزنى قاماشتۇرىدىغان ئېگىز بىنالار سىزنى ئەخمەق قىلمىسۇن. كىشىلىك ھوقۇق فوندىنىڭ باياناتچىسى، قانۇن پروگرامما مەسئۇلى كلاۋدىيا بېننېتنىڭ رادىيومىزغا بۇ ھەقتە ئەۋەتكەن يازما ئىنكاسىدا مۇنداق دېيىلگەن. خىتاي كومپارتىيەسى ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى مۇستەملىكىسىنى قانۇنلاشتۇرۇش ئۈچۈن دىپلوماتلار، ژۇرنالىستلار ۋە دىنىي ئۆلىمالارنىڭ ئۇيغۇر رايونىغا تەشۋىقات زىيارىتىنى پىلانلىق تەشكىللىمەكتە. بۇ ساياھەتلەر خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ كىشىلىك ھوقۇققا ئېغىر دەخلى تەرۇز قىلغانلىقىنى ئاقلاش ئۈچۈن لايىھەلەنگەن ئىستراتېگىيەدۇر. خىتاي ئورۇنلاشتۇرغان زىيارەتلەرنىڭ ئارقىسىغا يوشۇرۇنغان ئېچىنىشلىق رېئاللىق بولسا، مەجبۇرىي دۆلەتسىز قالدۇرۇلغان مىڭلىغان مۇساپىر ئۇيغۇرلار رەھىمسىز ھالدا بىر بىرىدىن مەجبۇرىي ئايرىۋېتىلگەن تۈمەن مىڭلىغان ئۇيغۇر ئائىلىلەر يىغىۋېلىش ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك لاگېرلىرىدا خالىغانچە تۇتۇپ تۇرۇشقا بەرداشلىق بېرىۋاتقان مىليونلىغان ئىنسانلاردۇر كىشىلىك ھوقۇق فوندى خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئاتالمىش دىپلوماتىك زىيارەت ۋە ساياھەت ئارقىلىق ئۇيغۇر خەلقىگە قارىتىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئاقلاشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى قاتتىق ئەيىبلەيمىز. ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى بۇلتۇر سەككىزىنچى ئاينىڭ ئوتتۇزىنچى كۈنى مەخسۇس دوكلات ئېلان قىلىپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايىتىنى يوشۇرۇشقا ياردەم بېرىدىغان بۇ خىل ساياھەتچىلىكنى

The big show that the Chinese government is making through social media and in state media about tours.
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇ ۋە دۆلەت تاراتقۇلىرى ئارقىلىق ئۇيغۇر رايونى ساياھەتچىلىكىنى تەشۋىق قىلىش ستراتېگىيىسى ئۇلارنىڭ دۆلەت ستراتېگىيىسىنىڭ بىر قىسمى. ھالبۇكى چەت ئەللىك ساياھەتچىلەر ئۇيغۇر رايونى سەپىرى جەريانىدا قاتتىق كونترول قىلىنغان. خىتاي تەكلىپ قىلغان دىپلوماتلار ۋە ژۇرنالىستلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان نۇرغۇن زىيارەتچىلەر بولسا خىتايپەرەسلەردۇر.

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى.
شۇنىڭغا بىز دۇنيادىن، ئىسلام دۇنياسىدىن جۈملىدىن خىتاينىڭ بۇ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئىنكار قىلىش پروپاگاندىسىغا خىزمەت قىلماسلىقىنى تەلەپ قىلىمىز. زىيارەتچىلەرنى شەرقىي تۈركىستانغا ئاپىرىپ زىيارەت قىلغۇزۇپ، شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئۈستىنى يېپىشنى مەقسەت قىلغان. چۈنكى ئۇ يەردە ئۇلارنىڭ ھەر بىر تەشۋىقاتى مىليونلىغان ئىنسانلارنىڭ ئۆلۈمىگە، جېنىغا سەۋەب بولۇۋاتىدۇ. بۈگۈن مىليونلىغان ئىنسانلار توپلىما كامپلىرىدا ئازاب چېكىۋاتىدۇ. بۈگۈن خىتاينىڭ پروپاگاندىسىغا خىزمەت قىلغانلىق، بىر ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئورتاق بولغانلىق، بۇ ئېغىر بىر جىنايەت، ئىنسانىيەت بۇ جىنايەتنى ئۇنتۇپ قالمايدۇ، ئۇيغۇر خەلقى بۇ جىنايەتنى ئۇنتۇپ قالمايدۇ، بۇلار تارىخ ئالدىدا جاۋابكارلىققا تارتىلىدۇ.
كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ تەتقىقاتچىسى خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى ۋە ئۇيغۇر دىيارىنىڭ نۆۋەتتىكى ئەھۋالى ھەققىدىكى تەتقىقات دوكلاتلىرى بىلەن تونۇلغان دوكتور ئادرىيان زېنز ئەپەندى سوئالىمىزغا ئېلخەت ئارقىلىق ئىنكاس قايتۇرۇپ، خىتاينىڭ ئاتالمىش ساياھەت ۋە ئېكسكۇرسىيە تەشۋىقاتىنى دۆلەت ئىستراتېگىيەسىنىڭ بىر قىسمى دەپ قارايدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى.
شۇنداق، تەشۋىقات ئېلىپ بېرىش ۋە شىنجاڭدىكى ھاياتنى نورمال قىلىپ تەسۋىرلەش بېيجىڭنىڭ ھازىرقى ئىستراتېگىيەسى. ئۇلارنىڭ ساياھەتچىلەرگە كۆرسىتىۋاتقانلىرى ئەركىن ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار ئەمەس. ئۇلارنىڭ كۆرگەنلىرىمۇ ھەقىقىي ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ئەمەس. ئۇلار پەقەتلا خىتاي كومپارتىيە ھۆكۈمىتى ياساپ چىقىپ كۆرگەزمە قىلىۋاتقان سۈننىي قۇرۇق كۆرۈنۈشلەر خالاس.
خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى خىتاي ئىشلىرى بۆلۈمىنىڭ سابىق دىرېكتورى سوفى رىچاردسون زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى. خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ھەممە ئىشلارنى خۇددى نورمالدەك كۆزىتىشكە ئۇرۇنۇشلىرىنى بىز تەكرار-تەكرار كۆرۈۋاتىمىز. خىتاينىڭ بۇ نۆۋەتتىكى تەشۋىقاتى ئۇنىڭ كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسى، بېدېتىدا ئومۇميۈزلۈك قاراپ چىقىلىشتىن ئىككى ھەپتە ئىلگىرى يۈز بەرمەكتە، بۇ خىتاينىڭ ئادەتتىكى ئاممىنىڭ پىكرىنى مونوپول قىلىپ، جامائەت پىكرى ھازىرلاشقا كىرىشكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. دېمەك، خىتاي ھۆكۈمىتى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش تاكتىكىلارنى ئەمدىلىكتە ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزگەن جىنايى جاۋابكارلىقتىن قېچىش ئۈچۈن تەكرار قوللىنىشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ.
سوفىي رىچاردسون خانىم. خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا داۋاملىشىۋاتقان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى توختىتىش ئۈچۈن ئۇنىڭغا قارىتا جازا تەدبىرى قوللىنىشنىڭ تەخىرسىزلىكىنى تەكىتلەپ، يەنە مۇنداق دېدى. ئەپسۇسكى، بىز خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بېدېتىنىڭ ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى دوكلاتىغا، شۇنداقلا ئالدىنقى نۆۋەتلىك خىتاي كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتىگە قاراپ چىقىشتا كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرىنىڭ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى يورۇتۇپ بەرگەن دوكلاتلىرىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان پىكىر تەكلىپلەرگە پىسەنت قىلمىغانلىقىنىڭ ئۆزىدىنلا خىتاينىڭ ئۆز خاتالىقىنى ئۆزگەرتىش خىيالىنىڭ يوقلۇقىنى كۆرەلەيمىز بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارلىقىنىڭ كۆزىتىش مېخانىزمىغا ماس ھالدا جازا تەدبىرى يولغا قويۇلمىغىچە خىتاي جاۋابكارلىقتىن قېچىپ قۇتۇلۇش ئۈچۈن ھەر خىل ئۇسۇللار بىلەن داۋاملىق ھەرىكەت قىلىدۇ

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىنى ئاشلىق بازىسىغا ئايلاندۇرۇش پىلانىنى يولغا قويغانلىقى مەلۇم. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئاشلىق تېرىلغۇ كۆلىمى قىرىق ئىككى مىليون ئۈچ يۈز يەتمىش ئىككى مىڭ موغا يېتىپ، خىتايدىكى ئومۇمىي ئاشلىق تېرىلغۇ كۆلىمىنىڭ ئاتمىش بىر پۈتۈن ئوندىن تۆت پىرسەنتىنى تەشكىل قىلغان. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئومۇمىي ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىش مىقدارى يىگىرمە مىليون توننىدىن ئېشىپ، ئاشلىق ئەڭ كۆپ ئىشلەپچىقىرىلىدىغان بىر يىل بولغان.

ئەڭ چوڭ ئىشلەپچىقىرىش بازىسىغا ئايلىنىۋاتقانلىقى مەلۇم بولماقتا ئۇيغۇرلار ۋە خىتاي ۋەزىيىتىنى يېقىندىن كۆزەتكەن مۇتەخەسسىسلەر خىتاينىڭ يېڭى ئاشلىق سىياسىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا تېخىمۇ كۆپ بېسىم ۋە زىيانلارنى ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە شىنخۇا تورىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بىرىنچى ئاينىڭ يەتتىنچى كۈنىدىكى مەخسۇس خەۋىرىگە قارىغاندا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئاشلىق ئومۇمىي تېرىلغۇ كۆلىمى قىرىق ئىككى مىليون ئۈچ يۈز يەتمىش ئىككى مىڭ موغا يېتىپ خىتايدىكى ئومۇمىي ئاشلىق تېرىلغۇ كۆلىمىنىڭ ئاتمىش بىر پىرسەنتىنى تەشكىل قىلغان ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئومۇمىي ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىش مىقدارى يىگىرمە مىليون توننىدىن ئېشىپ ئاشلىق ئەڭ كۆپ ئىشلەپچىقىرىلغان بىر يىل بولغان ھالبۇكى بۇ يىل ئۇيغۇر ئېلىنىڭ كېۋەزلىك كۆلىمى ئۆتكەن يىلقىدىن زور دەرىجىدە قىسقىراپ ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىدىغان تېرىلغۇ يەر كۆلىمى كۆرۈنەرلىك دەرىجىدە كېڭەيتىلگەن ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئەۋزەل جۇغراپىيىلىك ئورنى تۆت پەسلى روشەن بولغان ئىقلىمى كەڭ كەتكەن مۇنبەت تۇپرىقى ۋە ئەرزان ئەمگەك كۈچى خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىنى خىتايدىكى ئەڭ چوڭ ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىش بازىسى شۇنىدەك بەش چوڭ چارۋىچىلىق بازىسىنىڭ بىرى قىلىپ قۇرۇپ چىقىش ئىستراتېگىيىسىنى تېزلىكتە يولغا قويۇشقا تۈرتكە بولغان بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى تەتقىقات مەركىزىنىڭ دېرىكتورى ھېنرىك شاجېسكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئاشلىق سىياسىتىنىڭ ئۆزگىرىشىدە خەلقئارادا يەر شارلىشىشقا قارشى ئېقىمنىڭ كۈچىيىشى ۋە ئامېرىكىنىڭ پاختىنى نىشان قىلغان ئېمبارگو تەدبىرىنىڭ تەسىرىدىن بولغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. مېنىڭچە خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا يول قويغان ئاشلىق سىياسىتىنىڭ ئۆزگىرىشىنىڭ ئىككى مۇھىم سەۋەبى بار. بۇنىڭ بىرىنچىسى نۆۋەتتە دۇنيادا كەڭ ئەۋج ئالغان خەلقئارالىق يۈزلىنىش بىلەن مۇناسىۋەتلىك. يەنى ھازىر نۇرغۇن مۇتەخەسسىسلەر ۋە كۆزەتكۈچىلەر دۇنيادا يەر شارلىشىش قارشى ئېقىم كۈچىيىپ، خەلقئارا تىجارەتكە چەكلىمە قويىدىغان، دۆلەتنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى مىللىي سانائەتكە مەركەزلىشىدىغان ئەھۋال كۈنسېرى كۈچىيىۋاتىدۇ، دەپ قارىماقتا. بۇ خىل ئەھۋال مال ۋە تاۋارلارنىڭ چېگرىدىن چىقىشىنى تەشەببۇس قىلمايدۇ، بۇ تاۋارلارنىڭ خەلقئارالىق يۆتكىلىشىنىڭ ئازلاپ كېتىۋاتقانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. ھازىر دۇنيا ئامېرىكا ۋە خىتايدىن ئىبارەت ئىككى قۇتۇپقا ئايرىلدى. مېنىڭچە، يېمەكلىك بىخەتەرلىكىنى دۆلەت بىخەتەرلىكى دېيىشكە بولىدۇ، شۇڭا ئۇ ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكىگە ئوخشايدۇ. ئەگەر بىر دۆلەتتە يېتەرلىك يېمەكلىك بولسا، ئۇ دۆلەت ئۆزىنى بىخەتەر ھېس قىلىدۇ. ئەگەر سىز ئۆزىڭىزنىڭ يېمەكلىكىڭىزنى ئۆزىڭىز ئۆستۈرۈپ، خەلقىڭىزنىڭ يېمەكلىك ئېھتىياجىنى ئۆزىڭىز تەمىنلىسىڭىز، سىز ئۆزىڭىزنى بەكمۇ بىخەتەر ھېس قىلىسىز. بۇ ئەھۋالدا سىز باشقا دۆلەتلەرگە تايىنىپ قالمايسىز. بۇ سەۋەبتىن خىتاي ئاشلىق سىياسىتىنى ئۆزگەرتتى. ئەلۋەتتە، بۇنىڭ جۇغراپىيەلىك ۋە گېئوستراتېگىيەلىك سەۋەبلىرىمۇ بار. خىتاينىڭ ئاشلىق سىياسىتىنىڭ ئۆزگىرىشى ھەققىدە كۆپلىگەن ئانالىزلار بار. سىز بۇ تەھلىللەرگە قارىسىڭىز، مەن بىراز بۇرۇن دېگەندەك، خىتاينىڭ ئاشلىق سىياسىتىنىڭ ئۆزگىرىشىنىڭ پەقەت يەر شارلىشىش ھەرىكىتى بىلەنلا مۇناسىۋەتلىك ئەمەسلىكىنى كۆرىسىز. خىتايدىكى ئاشلىق سىياسىتىنىڭ ئۆزگىرىشىدە ئامېرىكىنىڭ پاختىنى نىشان قىلغان جازاسىنىڭ تەسىرىمۇ بەك چوڭ.
جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك پوچتىسى گېزىتىگە ئاساسلانغاندا ئۇيغۇر دىيارىدىكى تېرىلغۇ يەرلەرنىڭ زور قىسمى كېۋەزلىكلەردىن ئۆزگەرتىلىدىغان بولۇپ نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى رايوندىكى دېھقانلارنى ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىشقا يۈزلىنىشكە رىغبەتلەندۈرمەكتە ئىكەن شۇنداقلا خىتاينىڭ پاختا مەھسۇلاتىنىڭ ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى غەرب ئەللىرىنىڭ بايقۇتى ۋە چەكلىمىلىرىگە ئۇچراۋاتقان بىر مەزگىلدە كۆرۈنەرلىك ئازايغانلىقى بىلىنمەكتە

خىتايدا بۇنداق ئەھۋالنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن شەرقىي تۈركىستاننى ئاشلىق بازىسى قىلىپ قۇرۇپ چىقماقچى.
ھازىرقى خىتاينىڭ سىياسىتىدە ئاشلىق جىددىيلىك بولۇش ئېھتىمالى ناھايىتى چوڭ، كەلگۈسىدە مۇشۇنداقلا ماڭسا. بۇنداق بىر شارائىتتا ئۇيغۇر، مەسىلەن، خىتايدا ئەللىك توققۇز، ئاتمىش، ئاتمىش بىر ئۈچ يىل ئاچارچىلىق دەپ ئاتالغان بىر كەڭ كۆلەمدە ئون مىليوندىن يىگىرمە مىليونغىچە خىتاي ئاچلىقتا ئۆلگەن چوڭ ۋەقە بولدى. يەنە ئاچارچىلىق دەپ. شۇ ۋاقتىدا شەرقىي تۈركىستانغا بولغان تەسىرى بولدى. ئۇيغۇرلاردىنمۇ ئۆلگەنلەر بار ئاچلىقتىن. ناھايىتى قىيىن تۇرمۇشتا قالدى. ئەمما خىتاينىڭ ئۆلكىلىرىگە سېلىشتۇرغاندا، مەسىلەن، خېنەن، سىچۈەن، گەنسۇ مۇشۇ تەرەپلەرگە سېلىشتۇرغاندا ئۇيغۇرنىڭ شۇ ۋاقتىدىكى ئەھۋالى بىر قەدەر ياخشى. چۈنكى ئۇيغۇرلاردا ئۆز باغلىرى بار. ئېتىزلىرى بار، مال چارۋىلىرى بار. شۇ ئارقىلىق ئۆزىنى بىر قەدەر قامداپ، ئۇ ئاچارچىلىقتىن ئۆتىۋالغان. بۈگۈنكى كۈندە ئۇيغۇردىكى باغ يوق، ئۇيغۇردىكى ئېتىز يوق، مال-ۋاران يوق، ھەممىدىن ئايرىلىپ قالدى. پەقەت خىتاينىڭ سېلىپ بەرگەن بىنا ئۆيدىن باشقا ھېچ نېمىسى قالمىدى. ئۇ بىنا ئۆيمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ، ئۇيغۇرنىڭ ئەمەس. بۇنداق بىر شارائىتتا ئازراق ئىقتىسادىي كىرىزىس ياكى ئاشلىق جىددىيسى بولسا، ئەمەلىيەتتە بىز بۇنى خىتاينىڭكى ئۈچ يىل كوۋىددىكى ۋاقتىدىكى قامالدا كۆردۇق، ئاچلىقتا ئۆلگەن ئۇيغۇرلار جىق، بۇ تېخىمۇ كەڭ كۆلەم، تېخىمۇ ۋەھشىيلىك بىلەن بۇ يەردە تەسىر كۆرسىتىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇيغۇرلار ئۈچۈن بۇ بىر ئاپەتنىڭ باشلىنىشى دېسەك، مېنىڭچە مۇبالىغە بولمايدۇ. خىتاي خەلق ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى جېڭ فېڭتيەن ئاشلىقتا ئۆز-ئۆزىنى تەمىنلەش خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نەزىرىدە دۆلەت خەۋپسىزلىك مەسىلىسى ئىكەنلىكىنى ئېيتقان. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلدىن بۇيان، خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر ئېلىدا ئاشلىق ۋە ئېنېرگىيە ئىشلەپچىقىرىشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان سەككىز چوڭ كەسىپ ئىشلەپچىقىرىشنى قۇرۇپ چىققان ئۇلارنىڭ كۆپ قىسمى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ۋە ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئېغىر مۇھىت بۇلغىنىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان نېفىت تەبىئىي گاز ئىشلەپچىقىرىش ئېلېكتر كۆمۈر خىمىيە سانائىتى پاختا توقۇمىچىلىق كىيىم كېچەك ئاشلىق مېۋە چىۋە ئىشلەپچىقىرىش قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن ئامېرىكىدىكى سىياسىي ئانالىزچى دوكتور ئاندېرس كور خىتاينىڭ يېڭى ئاشلىق سىياسىتى ۋە ئۇنىڭ تەسىرى ھەققىدە سۆز قىلىپ ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىشنىڭ ئاساسەن ماشىنىلاشقانلىقىنى ئۇنىڭ كۆپ ئەمگەك كۈچىگە ئېھتىياجلىق بولمايدىغانلىقىنى شۇنداقلا بۇ ئۆزگىرىشنىڭ ئۇيغۇرلارغا زىيان ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى
خىتاينىڭ ئاشلىق سىياسىتىنىڭ ئۆزگىرىشى نەتىجىسىدە ھازىر ئاشلىق زىرائەتلىرىنىڭ كۆپىنچىسى ماشىنا بىلەن تېرىلىدۇ يەنى خىتاي ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىشنى تېخىمۇ تېز سۈرئەتتە ماشىنىلاشتۇرىدۇ پۈتكۈل ئىشلەپچىقىرىش جەريانى ماشىنا بىلەن ئېلىپ بېرىلىدۇ بۇ بىر چوڭ بۇرۇلۇش ئەگەر بىز ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىشقا ئېھتىياجلىق ئادەم كۈچى بىلەن پاختا پەمىدۇر ئىشلەپچىقىرىش ئۈچۈن ئېھتىياجلىق ئادەم كۈچىنى سېلىشتۇرساق ئۇلارغا قانداق تەسىرى بولىدىغانلىقىنى بىلەلەيمىز مەنچە پاختا پەمىدۇر ئىشلەپچىقىرىلىشى ناھايىتى كۆپ ئەمگەك كۈچى تەلەپ قىلسا ئاشلىق ئىشلەپچىقارغاندا ئۇنچىلىك ئەمگەك كۈچىگە ئېھتىياجلىق بولمايدۇ بۇ ئۆزگىرىش ئۇيغۇرلارغا زىيان ئېلىپ كېلىدۇ ھالبۇكى، تۈركىيە سەلچۇقلۇ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى دوكتور ئادىل ئەرئۇيغۇر خىتاينىڭ يېڭى ئاشلىق سىياسىتىنىڭ پەقەت ئىشسىزلىق ۋە مۇھىتقىلا سەلبىي تەسىرى بولۇپ قالماي بەلكى بۇنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي ئىقتىسادىي ۋە مىللىي كىملىكىگىمۇ زور سەلبىي تەسىرلەرنى ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى كۆرسەتتى ئۇ بۇلارنى بىر پۈتۈن گەۋدە سۈپىتىدە چۈشىنىش كېرەكلىكىنى ئالاھىدە تىلغا ئالدى.
ئاشلىقنى ھەسسىلەپ ئىشلەپچىقىرىش ئەمەلىيەتتە مۇھىتقىمۇ زور زىيانلارنى ئېلىپ كېلىدۇ بۇنى بىلىش ئۈچۈن مۇتەخەسسىس بولۇشنىڭ ھاجىتى يوق چۈنكى تېرىلغۇ ئېتىزلاردا ئۇ ئىشلىتىدىغىنى دەل ماشىنىلار ۋە خىمىيلىك ئوغۇتلار بۇنداق بولغاندا خىمىيلىك ئوغۇتلار يەر ۋە سۇ ھاۋانى بۇلغايدۇ سۇ كۆپلەپ ئىشلەپچىقىرىلسا يەر ئاستى سۇيلىرى ئازىيىپ كېتىشى مۇمكىن يەرنىڭ قۇرۇلمىسىمۇ ئۆزگىرىپ كېتىدۇ يە بۇ يەرنىڭكى ئۈنۈمى ۋە مۇنبەتلىك خۇسۇسىيىتىمۇ تۆۋەنلەپ كېتىدىكەن بىئولوگىيىلىك خىلمۇ خىللىقمۇ ئازىيىپ كېتىدىكەن چۈنكى ھەممە يەرنى سىز ئەگەر ئاشلىققا تېرىشقا ياكى يېزا ئىگىلىك ئاجراتسىڭىز بۇ يەردە ياشايدىغان جانلىقلارنىڭكى خىللىرى ئازىيىپ كېتىدۇ جانلىق خىلمۇ خىللىق ئازىيىپ كەتسە تەبىئەتنىڭكى مۇھىتنىڭ تەڭپۇڭلۇقىغا زىيان ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن ئۇيغۇرلارنىڭكى ھاياتى بۇ يەر بىلەن مۇنداقچە قىپ ئېيتقان ۋاقتىدا تېرىلغۇ ئېتىزلار بىلەن چەمبەرچاس باغلىنىپ كەتكەن. تېرىلغۇ ئېتىزلار ئارقىلىق ھەم تەبىئەت بىلەن، ھەم ئۇرۇق- تۇغقانلار بىلەن، ھەم جەمئىيەت بىلەن، ھەم ياراتقۇچىسى بىلەن مۇناسىۋەت ئورنىتىپ كەلگەن. يەنى ئۇيغۇرلارنىڭكى دۇنياسى مۇشۇ شەكىلدە شەكىللەنگەن دېيىشكە بولىدۇ. ئەمەلىيەتتە بۇ مۇناسىۋەت ئاددىي بىر مۇناسىۋەت ئەمەس. بۇ يەردە ئۇيغۇرلارنىڭ ھەممە نەرسىسى يوشۇرۇنغان. بۇ مۇناسىۋەتتە سۆيگۈ بار، قايغۇ بار، ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆتمۈشى بار، ئۈمىدلىرى بار. ئەمگەك بار ئەجىر بار بەرىكەت بار ئىشچانلىق بار يەنە رىزىق بار دېگەندەك مۇھىم مەنىۋى تۇيغۇلار ئىنتايىن كۈچلۈك مەنىۋى قىممەت قاراشلار. ئۇيغۇرلارنىڭكى ئىگىدارچىلىق ئېڭى يەنى خوجىدارچىلىق ئېڭى دەل مۇشۇ تېرىلغۇ ئېتىزلار بىلەن چەمبەرچاس باغلىنىپ كەتكەن. خىتاينىڭكى ئۇيغۇرلارنىڭ قولىدىكى زېمىننى ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىدىغان زېمىننى تارتىۋېلىپ كۆپلەپ ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىشى ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرلارنىڭ دەل مۇشۇ يەرگە بولغان ئىگىدارچىلىق ئېڭىنى تۆۋەنلىتىپ، ئاجىزلاشتۇرۇۋېتىدۇ. بۇ نېمە دېگەن گەپ دېسە، ئەگەر ئىگىدارچىلىق ئېڭى، خوجىدارچىلىق ئېڭى تۆۋەنلەپ كەتسە، ئۇيغۇرلارنىڭكى بۇ ئۇرۇق-تۇغقاندارچىلىق مۇناسىۋەتلىرى، تەبىئەت بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى، ھەتتا دېگىنىمدەك ياراتقۇچى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىمۇ سۇسلاپ كېتىدۇ دېگەن گەپ. يەنى بىر پۈتۈن كىملىكىمىز زىيانغا ئۇچرايدۇ دېگەن گەپ. تېخىمۇ يىغىنچاقلاپ دېگەن ۋاقتىدا، ئۇيغۇرلار سىياسىي، ئىقتىسادىي ھەر جەھەتتىن خىتايغا تېخىمۇ موھتاج ھالغا كەپ قالىدۇ. ئۇيغۇرلار تېخىمۇ ئاجىز ھالغا چۈشۈپ قالىدۇ. بۇ دېگەنلىك ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرلارنىڭكى مەدەنىيەت، دىنىي ۋە سىياسىي كىملىكىنىڭمۇ بارغانچە ئاجىزلىشىشى دېگەن گەپ.
مۇتەخەسسىسلەر خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىنى ئاساسلىق ئىشلەپچىقىرىش بازىسى قىلىپ قۇرۇپ چىقىشىدا خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى مىلياردتىن ئارتۇق نوپۇسنىڭ ئاشلىق مەسىلىسىنى ھەل قىلىش، خىتايدا جىددىي ئەھۋال يۈز بەرگەندە دۆلەتنىڭ ئاشلىق بىخەتەرلىكىنىڭ كاپالەتكە ئىگە قىلىشنى مەقسەت قىلىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە.
قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بۇ پروگراممىنى ۋاشىنگتوندىن ئۇيغار تەييارلىدى
ئىگىلىنىشىچە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتى تۆتىنچى نۆۋەتلىك خىتاي خەلق ساقچىلىرى بايرىمى مۇناسىۋىتى بىلەن توققۇزىنچى يانۋار كۈنى خەلققە دوكلات بېرىش ناملىق مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنى ئۆتكۈزۈپ ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق ئومۇمىي ۋەزىيىتى ھەققىدە مەلۇمات بەرگەن. ۋاھالەنكى، بۇ دوكلاتتا خىتاينىڭ جازا لاگېرلىرى سىياسىتى، مەجبۇرىي ئەمگەك ياكى سىياسىي جىنايەتلەرگە دائىر ھېچقانداق بىر ئۇچۇر تىلغا ئېلىنمىغان. مەزكۇر دوكلاتتا تىلغا ئېلىنغان يېڭى دەۋردىكى فېڭچاۋ تەجرىبىسىنى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ھەممە جايلىرىغا تەتبىقلەش، مىليونلىغان ساقچى، ئون مىليونلىغان ئائىلىلەرگە كىرىشتەك مەزمۇنلار كۆزەتكۈچىلەرنىڭ جىددىي دىققىتىنى قوزغىماقتا. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتنى گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلەر.
شى جىن پىڭ

ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق ئومۇمىي ۋەزىيىتى ھەققىدە مەلۇمات بەرگەن. ھالبۇكى، يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشتا ئالدىنقى سەپتە ئەڭ ئاكتىپ رول ئويناپ كەلگەن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتىنىڭ تۆرتىنچى نۆۋەتلىك خەلق خىتاي ساقچىلىرى بايرىمى مۇناسىۋىتى بىلەن توققۇزىنچى يانۋار ئۆتكۈزگەن خەلققە دوكلات بېرىش ناملىق بۇ يىغىندا ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي ساھەلەردە يۈز بەرگەن جىنايى دېلولارغا مۇناسىۋەتلىك مەلۇماتلار كۆپلەپ ئېلان قىلىنغان بولسىمۇ، خىتاينىڭ جازا لاگېرلىرى سىياسىتى، مەجبۇرىي ئەمگەك ياكى سىياسىي جىنايەتلەرگە دائىر ھېچقانداق بىر ئۇچۇر تىلغا ئېلىنمىغان. ئاتالمىش دوكلاتنىڭ مۇقەددىمىسىدە شىنجاڭدىكى جامائەت خەۋپسىزلىك ئورگانلىرى خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، بىخەتەرلىككە كاپالەتلىك قىلىش، مۇقىملىقنى قوغداش، تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈشتە ياخشى خىزمەت قىلىپ، ھەر مىللەت خەلقىنىڭ بىخەتەرلىك تۇيغۇسىنى ۋە رازىمەنلىك دەرىجىسىنى ئۈزلۈكسىز يۇقىرى كۆتۈردى، دېگەن جۈملىدىن باشقا سىياسىي ۋەزىيەتكە دائىر ھېچقانداق ئىبارىلەرگە ئورۇن بەرمىگەن. تۈركىيە ھاجىتەپە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى، ئىستراتېگىيە مۇتەخەسسىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەمنىڭ تىلغا ئېلىشىچە، خىتاي ھاكىمىيىتى خەلقئارا قانۇنلارنىڭ بېسىملىرىغا دۇچ كەلمەسلىك ئۈچۈن ئەزەلدىن سىياسىي تەقىپلەرگە مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارنى ئاشكارىلىماي كېلىۋاتقان بولۇپ، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق جامائەت خەۋپسىزلىكى نازارىتىنىڭ مەزكۇر دوكلاتىمۇ خىتاينىڭ بۇ پىرىنسىپىغا ئۇيغۇن رەۋىشتە ھازىرلانغان. خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى مۇشۇ سىياسىي جىنايەت ھەققىندا تولۇق مەلۇمات بەرمەيدۇ ۋە يا ھېچ بەرمەيدۇ دە. مانا بۇ ئۈرۈمچى ھۆكۈمىتىنىڭكى مۇشۇ خەلق قۇرۇلتايىدا ۋە ھۆكۈمەتنىڭكى دوكلاتلاردىمۇ ئېنىق مۇشۇ سىياسىي جىنايەتچىلەر ھەققىندا مالۇمات بەرمەيدۇ. بۇ بەرمەسلىكنىڭ سەۋەبى مۇشۇ خەلقئارا قانۇندا بولسۇن ۋە نۇرغۇن غەرب دەۋلەتلەردە بولسۇن سىياسىي بۇ جىنايەتچىلەرنى قوغدايدىغان بەزى قانۇنلار بار، بۇلارنىڭ ھەققىنى قوغدايدىغان بەزى ماددىلار بار. مىسالغا خىتاي ھاكىمىيىتىنى تەنقىد قىلغان بولسا، خىتاي كوممۇنىست پارتىيىنى تەنقىد قىلسا، بۇ خەلقئارا قانۇندا بولسۇن ۋە نۇرغۇن غەرب دەۋلەتلىرىدە بولسۇن بۇ نورمال بىر ئىش. بۇنى بىر سىياسىي جىنايەتچى دەپ كۆرمەيدۇ بۇنى. ئەگەردە بىر سىياسىي جىنايەت ئىشلەپ قالغان بولسىمۇ، خەلقئارا قانۇندا بۇنى قوغدايدىغان، ھەققىنى قوغدايدىغان نۇرغۇن ماددىلار بار. خىتاينىڭكى ۋە ئۈرۈمچى ھۆكۈمىتىنىڭكى بۇنداق سىياسىي جىنايەتچىلەر ھەققىندا مالۇمات بەرمەسلىكىنىڭ سەۋەبى مۇشۇ خەلقئارادىن بېسىم كېلىدىغانلىقى ۋە تەنقىد قىلىنىدىغان ئەھۋاللارغا ئۇچراپ قالماسلىقى ئۈچۈن مۇشۇنداق بىر مېتودنى، مۇشۇنداق بىر ئۇسلۇبنى تەقىپ قىلغان ئوخشايدۇ.
دوكلاتتا ئۇيغۇر دىيارىدا يۈز بەرگەن يېمەكلىك ساھەسى ۋە دورىگەرلىك ساھەسىدىكى ساختىكارلىقلار، تور ئالدامچىلىقى، قاتناش بىخەتەرلىكى، ساياھەت بىخەتەرلىكى، تاۋۇزجۇڭنا قولايلىقى ھەمدە تۈرلۈك ناملاردىكى تورلاشتۇرۇلغان ئىقتىسادىي رەسمىيەت بېجىرىش ساھەلىرىدە ئېلىپ بارغان خىزمەتلىرى توغرىسىدا بىر تالاي سانلىق مەلۇماتلارنى ئېلان قىلغان بولسىمۇ، ئۆزلىرى بىۋاسىتە قول سېلىپ تۈرمە ۋە لاگېرلارغا قامىغان مىليونلىغان ئۇيغۇرلار ھەمدە ئۇلارنىڭ بۈگۈنى، ئىستىقبالى توغرىلىق قىلچە زۇۋان سۈرمىگەن. گېرمانىيەدىكى ۋەزىيەت ئانالىزچىسى ئەنۋەر ئەخمەت ئەپەندى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق جامائەت خەۋپسىزلىكى نازارىتىنىڭ خىتاينىڭ لاگېر سىياسىتىدا بىۋاسىتە مەسئۇلىيىتى بار بىر ئورگان ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ، ئۇنىڭ ئاتالمىش دوكلاتىنى خىتاينىڭ،

شەرقىي تۈركىستاندىكى ھەر دەرىجىلىك سىياسىي قانۇن ئورگانلىرى بولۇپمۇ جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتىنىڭكى بىۋاسىتە جاۋابكارلىقى بار دەپ قارالغانلىقتىن ئامېرىكا ۋە ياۋروپا دۆلەتلىرى بۇ ئورۇنلارغا نىسبەتەن جازالاش، چەكلەش شۇنداقلا قارا تىزىملىككە ئېلىشتىن ئىبارەت تەدبىرلەرنى قوللىنىۋاتقان بىر شارائىتتا شەرقىي تۈركىستاندىكى جامائەت خەۋپسىزلىك ئورگانلىرىنى پەردازلاپ تەشۋىق قىلىشى خىتاينىڭكى ساختا تەشۋىقاتىنىڭكى بىر تەركىبىي قىسمى دەپ قاراش مۇمكىن.
ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتىنىڭ ئاتالمىش دوكلاتىدا يەنە دىققەتنى تارتىدىغان مۇنداق بىر ئابزاس قوللىنىلغان، جامائەت خەۋپسىزلىك ئورگانلىرى يېڭى دەۋردىكى فېڭچياۋ تەجرىبىسىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇپ، فېڭچياۋ ئۇسلۇبىدىكى جامائەت خەۋپسىزلىك ساقچىخانىلىرىنى قۇرۇپ ۋە ئۇنىڭغا تايىنىپ مىليونلىغان ساقچى، ئون مىليونلىغان ئائىلىلەرگە كىرىش ھەرىكىتىنى قانات يايدۇرۇش ئارقىلىق چوڭ زىيارەت چوڭ تەكشۈرۈش چوڭ ھەل قىلىشنى ئومۇملاشتۇرۇپ بىر بۆلەك توقۇنۇش ۋە زىددىيەتلەرنى تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلىش لازىم مەزكۇر دوكلاتتا تىلغا ئېلىنغان مىليونلىغان ساقچى ئون مىليونلىغان ئائىلىلەرگە كىرىشنىڭ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلدىن بۇيان يولغا قويۇلغان زور تۇتقۇنلارغا كۆرە نېمىدىن دېرەك بېرىدىغانلىقى ھەممىگە مەلۇم بولسىمۇ فېڭچياۋ تەجرىبىسى نۇرغۇن كىشىلەر ئۈچۈن يەنىلا سىر بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن. مەلۇم بولۇشىچە، بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش ئۈچىنچى يىلى ماۋزېدۇڭ تەرىپىدىن يولغا قويۇلغان سوتسىيالىستىك تەلىم-تەربىيە ھەرىكىتىنى قانات يايدۇرۇش دولقۇنى مەزگىلىدە پومېشچىكلار، باي دېھقانلار، ئەكسىل ئىنقىلابچىلار ۋە بۇزۇق ئۇنسۇرلارغا زەربە بېرىش، ئەۋجىگە چىققان. بۇ چاغدا نۇرغۇنلىغان جايلاردا يۇقىرىقى تۆت خىل ئۇنسۇرلارنىڭ بىر قىسمىنى قاماش، بىر قىسمىنى كۈرەش قىلىش، بىر قىسمىنى ئۆلتۈرۈش شامىلى يۇقىرى پەللىگە چىققان. بىراق، جېجياڭ ئۆلكىسىنىڭ نىڭبو ئالاھىدە رايونىغا تەۋە جوجيىن ناھىيەسىنىڭ فېڭچياۋ رايونى بۇ مەزگىلدە تۆت خىل ئۇنسۇرلارنى قوراللىق كۈرەش ئارقىلىق باش ئەگدۈرۈش لازىممۇ ياكى مەدەنىي ئىنقىلاب ئارقىلىقمۇ دېگەن مۇنازىرىنى قانات يايدۇرۇپ، ئاخىرى مەدەنىي ئىنقىلاب يولىنى تاللىۋالغان. ئۇلار خەلقنى سەپەرۋەر قىلىپ تۆت خىل ئۇنسۇرلارنى داۋاملىق نازارەت قىلىش، كۈرەشكە تارتىش، تەربىيە خىزمىتى ئىشلەش، قايىل قىلىش دېگەندەك ئۇسۇللار بىلەن باش ئەگدۈرگەن. مانا بۇ خەلقنىڭ بېسىمى بىلەن مەسىلە ھەل قىلىش ئۇسۇلى شۇ چاغدىكى خىتاي مەتبۇئاتلىرىدا فېڭچياۋ تەجرىبىسى دەپ ئاتالغان. بىراق، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتىنىڭ تىلغا ئالغىنى يېڭى دەۋردىكى فېڭچياۋ تەجرىبىسى بولۇپ، بۇنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا ھەممە يەرلەرنى كامېرالار بىلەن نازارەت قىلىش، مىليونلىغان ساقچى، ئون مىليونلىغان ئائىلىلەرگە كىرىشتەك زوراۋانلىق بىلەن ئىجرا قىلىنىدىغانلىقى ئۇلارنىڭ دوكلاتىدىن مەلۇم بولماقتا. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق جامائەت خەۋپسىزلىكى نازارىتىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق دوكلاتى ھەققىدە قىسقىچە مەلۇمات بەردۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
گېرمانىيەنىڭ ميۇنخېن شەھىرىدە سەككىزىنچى يانۋار كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى خىزمەتچىلىرىنىڭ يىللىق خۇلاسە يىغىنى ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ، يىغىندا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ يېڭى خىزمەت پىروگراممىلىرى بېكىتىلگەن. ئىگىلىنىشىچە، مەزكۇر يىغىندا قۇرۇلتاينىڭ ھەرقايسى دۆلەتلەردىكى ۋەكىللىرى، ئىشخانا ۋە كومىتېت مەسئۇللىرى ئۆتكەن بىر يىللىق خىزمەتلىرىدىن دوكلات بېرىش بىلەن بىرگە يەنە كۆرۈلگەن مەسىلىلەر ۋە بۇ مەسىلىلەرنىڭ ھەل قىلىش چارىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان. تۆۋەندە شىۋېتسارىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ھەبىبۇللا ئىزچىنىڭ بۇ ھەقتىكى

شەرقىي ياۋروپا دۆلەتلىرىدىكى ۋەكىلى ۋە قۇرۇلتاي لوندون ئىشخانىسىنىڭ خىزمەتچىلىرى قاتناشقان بۇ يىغىندا ئالدى بىلەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى ئالدىنقى يىللىق خىزمەتلەردىن قىسقا خۇلاسە بېرىپ ئۆتكەندىن كېيىن قۇرۇلتاينىڭ ھەرقايسى دۆلەتلەردىكى ۋەكىللىرى ئىشخانا ۋە كومىتېت مەسئۇللىرى ئالدىنقى يىللىق خىزمەتلىرىدىن دوكلات بېرىش بىلەن بىرگە كۆرۈلگەن مەسىلىلەر ۋە بۇ مەسىلىلەرنىڭ ھەل قىلىش چارىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى بۇ مۇناسىۋەت بىلەن نەق مەيداندىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇ قېتىمقى يىغىننىڭ مەقسىتى ۋە كۈتىدىغان ئۈمىدى ھەققىدىكى كۆز قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتتى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ھەرقايسى دۆلەتلەردىكى ئىشخانىلىرىنىڭ خىزمەتچىلىرىنى، مۇدىرلىرىنى دۇنيا قۇرۇلتىيى كۈندىلىك پائالىيەتلەر بىلەن مەشغۇل بولغان قۇرۇلتاينىڭ مائاشلىق خىزمەتچىلىرى توپلاپ يىغىن ئېچىپ، دۇنيا قۇرۇلتىيى ئىجرائىي كومىتېتىنىڭ بىر يىللىق پائالىيەتلىرىنى كونكرېتلاشتۇرۇش بىر كالېندار تۈزۈپ چىقىپ، ئۇنى كۈندىلىك خىزمەت نېمىسىگە ماسلاشتۇرۇش پائالىيىتىنى ئېلىۋاتىمىز. ئۆتكەن يىل بىز دۇنيا قۇرۇلتىيىنىڭ خىزمەتچىلىرىنىڭ يىغىنىنى بارسېلونادا ئاچقان بىز ميۇنىختا ئاچتۇق. بۇ يىغىن ئېچىشتىن بۇرۇن دۇنيا قۇرۇلتىيى ئىجرائىي كومىتېتى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ ئوتتۇزىنچى كۈنىسى يىغىن چاقىرىپ تور يىغىنى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى ئېلىپ بېرىشقا تېگىشلىك مۇھىم پائالىيەت قارارلىرىنى قوبۇل قىلغان. بۇنىڭدا خەلقئارا دىپلوماتىيە پائالىيەتلىرىمىز، قانۇنىي كۈرەشلىرىمىز، مۇھاجىرلار مەسىلىسى، تەشۋىقات مەسىلىسى، ئۇنىڭدىن كېيىن تەشكىلاتىمىزنى

ئۇنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش، مەسئۇل ئادەملەرنى بېكىتىش ۋە باشلاش، ئاخىرلاشتۇرۇش كۈن تەرتىپلىرىنى تۈزۈپ چىقىش مۇناسىۋىتىدە مۇشۇ يىغىننى ئورۇنلاشتۇردۇق.
قۇرۇلتاي خەلقئارا ئالاقە بۆلۈمى دىرېكتورى زۇمرەتئاي ئەركىن خانىممۇ ئالدىنقى يىللىق خىزمەتلەر جەريانىدا كۆرۈلگەن مەسىلىلەردىن ھېس قىلغانلىرىنى ۋە بۇ يىلدا ئېلىپ بارماقچى بولغان پائالىيەتلىرى ھەققىدە شۇنداق دەيدۇ.
ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى دۇنيا قۇرۇلتىيى نۇرغۇنلىغان پائالىيەتلەرنى دۇنيانىڭ ھەر قايسى يەرلىرىدە مۇۋاپىق شەكىلدە ئاخىرلاشتۇردى. بۇ پائالىيەتلەرنىڭ ئىچىدە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ب د ت دا نۇرغۇنلىغان پۇرسەتلەرنى يارىتالىدۇق. بۇ بولسىمۇ يەنە ب د ت نىڭ ئىككى كومىتېتى خىتاي ھۆكۈمىتىنى كۆزدىن كەچۈرۈش يىغىنلىرىنى ئۆتكۈزدى. بۇ جەرياندا بىز مۇشۇ ئوخشىمىغان كومىتېتلارنىڭ ئەزالىرى بىلەن ئايرىم شەكىلدە كۆرۈشۈپ ۋە دۆلەتلەر بىلەن ئايرىم شەكىلدە كۆرۈشۈپ، ئۆزىمىزنىڭ پىكىرلىرىمىزنى ۋە كونكرېت شەكىلدىكى پىلانلىرىمىزنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ھەم، تەۋسىيەلىرىمىزنىمۇ ئوتتۇرىغا قويغان بولدۇق. بۇنىڭ ئىچىدە يەنە نۇرغۇنلىغان مېدىيا نۇرغۇنلىغان زىيارەتلەرنى قوبۇل قىلىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندا ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسەتلىرىنى ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقى ۋە بۇ ئېغىر سىياسەتلەر ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقىنى ئىسپاتلاپ نۇرغۇنلىغان دوكلات ماتېرىياللارنى سۇندۇق.

ھەممە ئىشخانىدىكى نۇرغۇنلىغان دۆلەتلەردىكى ئىشچىلىرىمىز بىللە كېلىپ مۇشۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى قايسى قايسى پىلانلارنى قىلىمىز تۈزەيمىز قايسى ئىشلارنى قىلىمىز بىز ئالدىنقى يىلدىمۇ قايسى ئىشلارنى قىلالمىدۇق قايسى نىشانلارغا يەتتۇق قايسىنىڭغا يېتەلمىدۇق ھەم بۇنىڭدىن كېيىن تېخىمۇ خىزمەتنى ياخشى مۇۋەپپەقىيەتلىك قىلىش ئۈچۈن مۇزاكىرىلىشىۋاتىمىز بۇ يىغىندا قۇرۇلتاي لوندون ئىشخانىسىنىڭ دىرېكتورى رەھىمە مەھمۇت خانىم ئۆزىنىڭ يېڭىچە كۆز قاراشلىرى ۋە بۇ يىلدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش شۇنداقلا خىزمەتلەرنى قانداق قىلىپ تېخىمۇ جانلىق شەكىلدە ئېلىپ بېرىش ھەققىدە بەزى كۆز قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى ئۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ بۇ قاراشلىرىنى شۇنداق ئىپادىلىدى.
ئەمدى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى

ئېتىراپ قىلدى. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى، گەرچە بۇنى ئېتىراپ قىلىنمىغان بولسىمۇ، لېكىن يەنىلا ئامما ۋە پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ ئارىسىدا ھەر زامان ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى دەپ ئاتىلىپ كېلىۋاتىدۇ. بۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلدىكى ئارزۇيىمىز، ئۈمىدىمىز ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلىش ۋە خىتايغا شۇ قىرغىنچىلىق ئەھدىنامىسى بويىچە، جازا بېرىشى ۋە ئۇنىڭ ئەڭ ئاساسلىق بىر نېمىسى مۇشۇ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ھۆكۈمەتنىڭكى ئېتىراپ قىلىشى.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ بۇ قېتىمقى يىللىق يىغىنىغا قاتناشقان قۇرۇلتاي خىتاي ئىشلىرى كومىتېتىنىڭ دىرېكتورى ئادىلجان ئابدۇكېرىم ئۆتكەن بىر يىلدا ئۆزىنىڭ ئېلىپ بارغان پائالىيەتلىرى ۋە خىتاينىڭ ياۋروپا بازىرىغا سىڭىپ كىرىشىدىكى ئاساسلىق ئامىلنىڭ خىتاي تاۋارلىرىنىڭ ئەرزانلىق ئۈستۈنلۈكىدىن پايدىلىنىۋاتقانلىقى ۋە بۇ يىلدا ئۆزىنىڭ بۇ ھەقتە نۇقتىلىق ئېلىپ بارىدىغان پائالىيەتلىرى ھەققىدە كۆز قاراشلىرىنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى.
خىتايلارنىڭكى بولۇپمۇ بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدە سەككىز چوڭ يادرولۇق ساھەنى مەركەزلەشتۈرۈپ قۇل ئەمگەكلەرنىڭ نەتىجىسىدە ئوتتۇرىغا چىقارغان مەسىلەنگە قۇياش تاختىسى، توقۇمىچىلىق بۇيۇملىرى، پاختا، قاتارلىق مەھسۇلاتلارغا بېقىنىپ قېلىش ۋەزىيىتىنى چوقۇم بىر بالدۇرراق خاتىمە بېرىلىشى، مەيلى تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەت بولسۇن، مەيلى تەرەققىي تاپقان دۆلەتلەر بولسۇن، ھەممىسىنىڭكى ئورتاق مەنپەئەتكە ئۇيغۇن ئىكەنلىكىنى ئۇلارغا چۈشەندۈرۈش، بۇ دوغرۇلتۇدا ھەم ئۇلارغا بۇ جەھەتتە لوببىچىلىك خىزمىتى قىلىش خىزمىتىمىزنىڭ مۇھىم تەركىبى ھېسابلىنىشى كېرەك.
ئالدىمىزدىكى بىر يىلنىڭ ئىچىدە. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ خىزمەتچىلىرى ۋە ھەرقايسى دۆلەتلەردىكى ۋەكىللىرىنىڭ يىللىق خۇلاسە يىغىنى ھەر يىلى بىر قېتىم ئۆتكۈزۈلىدىغان بولۇپ، ئالدىنقى يىلى ئىسپانىيەنىڭ بارسېلونا شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەنىدى. بۇ قېتىمقى يىللىق خۇلاسە يىغىنى ئۈچ كۈن ئۆتكۈزۈلىدىغان بولۇپ، بۇ ئۈچ كۈن جەريانىدا بۇ يىلدا ئېلىپ بارىدىغان خىزمەتلەر ۋە يېڭى يىللىق پىلان پروگراممىلار مۇنازىرە قىلىنىدىكەن. بۇ پروگراممىنى شىۋېتسارىيەدىن ھەبىبۇللا ئىزچى تەييارلىدى.
توققۇزىنچى يانۋار كۈنى تۈركىيە پارلامېنتى كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتى مۇدىرى، پارلامېنت ئەزاسى دەريا يانىق خانىم ئەنقەرەدىكى ئۆز ئىشخانىسىدا خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلىرى بىرلىكىنىڭ رەئىسى ۋە شەرقىي تۈركىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش جەمئىيىتىنىڭ باش كاتىپىدىن تەشكىللەنگەن ئۇيغۇر ۋەكىللەر ئۆمىكىنى قوبۇل قىلغان. بۇ جەرياندا دەريا يانىق خانىم ئۇلار بىلەن ئۇيغۇر ئېلىنىڭ نۆۋەتتىكى دىنىي، مىللىي ۋە سىياسىي ۋەزىيىتى ھەمدە ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقى قاتارلىق مەسىلىلەر ئۈستىدە سۆھبەتتە بولغان. تۆۋەندە دىققىتىڭلار ئەنقەرەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمنىڭ بۇ ھەقتىكى مەلۇماتىدا بولسۇن.
بىز تۈركىيە بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن شەرقىي تۈركىستانلىق قېرىنداشلىرىمىزنىڭ يېنىدا تۇرۇشنى داۋاملاشتۇرىمىز، دەپ ئېكس تورىدا ئۆز باياناتىنى بىلدۈرگەن تۈركىيە پارلامېنتى كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتى مۇدىرى، پارلامېنت ئەزاسى دەريا يانىق توققۇزىنچى يانۋار كۈنى ئەنقەرەدىكى ئۆز ئىشخانىسىدا ئىستانبۇلنى مەركەز قىلىپ پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقان خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلىرى بىرلىكى رەئىسى ھىدايەتۇللا ئوغۇزخان ۋە شەرقىي تۈركىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش جەمئىيىتى باش كاتىپى ئابدۇلئەھەد ئۇدۇن قاتارلىق بىر ئۇيغۇر ۋەكىللىرى ئۆمىكىنى قوبۇل قىلىپ، ئۇلار بىلەن ئۇيغۇر ئېلىنىڭ نۆۋەتتىكى دىنىي، مىللىي ۋە سىياسىي ۋەزىيىتى ھەم ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقى قاتارلىق مەسىلىلەردە سۆھبەتلەشكەن ئىدى. ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەسىلىسىدە تۈركىيە پارلامېنتى ۋە ھۆكۈمىتىگە ۋاكالىتەن ئاشكارا رەسمىي ۋە كەسكىن بىر رەۋىشتە بايانات ياكى خىتايغا نىسبەتەن كەسكىن بىر ئەيىبلەش ئېلان قىلماي كېلىۋاتقان تۈركىيە پارلامېنتى كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتى مۇدىرىنىڭ مەزكۇر باياناتى دىققەت قوزغىدى. چۈنكى مەزكۇر باياناتتا خىتايغا نىسبەتەن بىر تەنقىدىي تون ئىپادىلەنگەن ئىدى. كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتى مۇدىرلىك ۋەزىپىسىدىن باشقا يەنە ھاكىمىيەت بېشىدىكى ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيەسىنىڭ پارلامېنت ئەزاسىلىق ۋەزىپىسىنى ئۆتەۋاتقان دەريا يانىق خانىم ئۇيغۇر ۋەكىللىرى بىلەن كۆرۈشۈپ بولغاندىن كېيىن ئېكس تورىدا ئېلان قىلغان مەزكۇر باياناتىدا يەنە شەرقىي تۈركىستان بىزنىڭ كۆڭلىمىزدىكى زېمىنلارنىڭ ئەڭ مۇھىملىرىدىن بىرىدۇر. بىز تۈركىيە دۆلىتى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن شەرقىي تۈركىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى يېقىندىن كۆزىتىۋاتىمىز. شۇنداقلا پىرېزىدېنتىمىز رەجەپ تايىپ ئەردوغان يۇقىرى ئاۋاز بىلەن خەلقئارادا ئوتتۇرىغا قويۇۋاتىدۇ. بۈگۈن شەرقىي تۈركىستان ئاممىۋى تەشكىلاتلىرى مەسئۇللىرى پارلامېنتىمىزدا مېھمىنىمىز بولدى. ئۇلارنىڭ شەرقىي تۈركىستان دەۋاسى قوشقان تۆھپىلىرىگە رەھمەت ئېيتىمەن، دېگەنلەرنى بىلدۈرگەن. دەريا يانىق خانىم بىلەن بولغان ئۇچرىشىشتا ئۇيغۇر ۋەكىللىرى ئىستانبۇلدىكى شەرقىي تۈركىستان كىشىلىك ھوقۇقىنى كۆزىتىش جەمئىيىتى تەييارلىغان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى توغرىسىدىكى دوكلاتنى بەرگەن ۋە ئەھۋاللارنى تونۇشتۇرغان. كۆرۈشۈشكە قاتناشقان شەرقىي تۈركىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى كۆزىتىش جەمئىيىتى رەئىسى ئابدۇلئەھەد ئۇدۇن ئەپەندىنىڭ ئېيتىشىچە، ئۇلار يەنە تۈركىيەدىكى بەزى ئۇيغۇرلارنىڭ قىيىنچىلىقلىرىنى ھەل قىلىش، تۈركىيەدىكى تېخىچە ئاتا ئانىسى بىلەن ئالاقە ئورنىتالمىغان ئۇيغۇرلارنى ئاتا ئانىسى ۋە ئۇرۇق تۇغقانلىرى بىلەن كۆرۈشتۈرۈش، خىتاي تۈرمىلىرىگە قامالغان تۈركىيە گىراژدانى ئۇيغۇرلارنىڭ قۇتۇلدۇرۇلۇشى، بەزى دۆلەتلەردە قىيىن ئەھۋالدا قالغان ئۇيغۇرلارنى تۈركىيەگە ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن تۈركىيەنىڭ تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى قاتارلىق تەلەپلەرنى يەتكۈزگەن. ئابدۇلئەھەد ئۇدۇن ئەپەندىنىڭ ئېيتىشىچە، دەريا يانىق خانىم بۇ مەسىلىلەردە ئىجابىي جاۋاب بېرىپ، پىرېزىدېنت رەجەپ تايىپ ئەردوغاننىڭ ئۇيغۇرلارغا كۆڭۈل بۆلۈش توغرىسىدا ئۆزلىرىگە يوليورۇق بەرگەنلىكىنى، ئېيتقان. ئۇچرىشىش ناھايىتى بەك قىزغىن، ئۇزۇن مۇددەت داۋام قىلغان بىر ئۇچرىشىش بولدى، چۈنكى مەن پۈتۈن چۈشتىن كېيىنلىك ۋاقتىمنى سىلەرگە ئايرىدىم، تەپسىلىي سۆزلىشەيلى دەپ ناھايىتى بەك قىزغىن كۈتۈۋالدى. بۇندىن كېيىنمۇ ئۆزىنىڭكى مۇشۇ تۈركىيە پارلامېنتىدىكى كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىنىڭ باشلىقى بولۇش سۈپىتى بىلەن رەئىسىمىز ئەردوغاننىڭمۇ ئۆزىنىڭمۇ تەلىماتى بار شەرقىي تۈركىستانلىق قېرىنداشلارغا ناھايىتى كۆڭۈل بۆلۈڭلار دەيدىغان، شۇنىڭغا مەن بۇ ئورنۇمدا شەرقىي تۈركىستانلىقلار ئۈچۈن بىر كىشىلىك بۇرچۇمنى ئادا قىلسام ئۆزەمنىڭكى ھەم خىزمەت جەھەتتىكى ھەم دىنىي بۇرچۇمنى، مىللىي بۇرچۇمنى ئادا قىلغان بولىمەن، دېدى. ناھايىتى قىزغىن كەيپىياتتا خوشلىشىپ يېنىپ چىقتۇق. ئۇچرىشىش بەك ياخشى ئۆتتى.
تۈركىيە ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى دۇنيا بويىچە تۇنجى بولۇپ، بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىنى، سويقىرىم، يەنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئاتاپ ئۇيغۇرلارغا مەدەت بەرگەن ئىدى. ئەمما كېيىنكى بولۇپمۇ ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلدىن كېيىنكى تۈركىيە خىتاي مۇناسىۋىتىنىڭ تەرەققىياتى ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدا سودا تىجارەت پۇل مۇئامىلە ۋە دىپلوماتىك كېلىشىملەرنىڭ تۈزۈلۈشى تۈركىيەدىكى پۇل پاخاللىقى ئىشسىزلىقنىڭ ئېشىپ مېڭىشى، شۇنىڭدەك خىتايدىن تۈركىيەگە تېخنولوگىيە ئېلىش قاتارلىقلارغا ئەگىشىپ تۈركىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى مەيدانىمۇ بىر قانچە قېتىم ئۆزگەرگەن. ئامېرىكا ۋە كانادا قاتارلىق ئون دۆلەتنىڭ پارلامېنتى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان بېسىم سىياسىتىنى قىرغىنچىلىق دەپ ئېتىراپ قىلغان بولسىمۇ، تۈركىيە پارلامېنتى تېخىچە سۈكۈتتە. ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدىن تارتىپ تۈركىيە پارلىمېنتىدىكى ئۆكتىچى پارتىيەلەر ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ كەلگەن بولسىمۇ، تۈركىيەنى ئىدارە قىلىۋاتقان پارتىيەنىڭ پارلىمېنت ئەزالىرى بۇ ھەقتە ئىنكاس قايتۇرمىغان ئىدى. پارلىمېنت كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىنىڭمۇ ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەسىلىسىگە تۇتقان پوزىتسىيەسىنىمۇ ئامېرىكا ۋە باشقا ياۋروپا دۆلەتلىرى پارلامېنتلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىققا تۇتقان پوزىتسىيەسى ۋە قاتتىق ئەيىبلىشىدىن پەرقلىق ئىدى. شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلىرى بىرلىكى رەئىسى ھىدايەتۇللا ئوغۇزخاننىڭ ئېيتىشىچە، ھەيئەت دەريا يانىق خانىمدىن تۈركىيە ھۆكۈمىتى بىلەن ھۆكۈمەتنى ئىزچىل ھالدا قوللاپ كېلىۋاتقان پارتىيەنىڭمۇ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش ئۈچۈن كۈچ چىقىرىشىنى تەلەپ قىلغان. بۇ يۇقىرىدا يەنە باشقا نۇرغۇن تەلەپلىرىمىز بولدى، ئاساسەن شەرقىي تۈركىستان داۋاسىنىڭ تۈركىيەدە ھۆكۈمەتنىڭكى، پارلامېنتنىڭكى، مىنىستىرلىكلەرنىڭكى يىغىنلىرىغا كەلگەن چاغدا ھېچكىم چېكىنمەي دەيدىغان ۋە بۇ مەسىلىنى ھەممىسىنىڭ ئورتاق مەسىلىسى بولۇشى تەلىپىمىزگە بۇ ناھايىتى قىزىقتى، ياخشى پىكىرلىش بولدى. تۈركىيە پارلامېنتى كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتى مۇدىرى دەريا يانىق خانىم بىلەن كۆرۈشۈشكە قاتناشقان شەرقىي تۈركىستان نۇزۇگۇم مەدەنىيەت ۋە ئائىلە جەمئىيىتى رەئىسى مۇنەۋۋەر ئۆزئۇيغۇر خانىم ئۆزىنىڭ دەريا يانىق خانىمغا ئۇيغۇر خانىم قىزلىرىنىڭ ئېغىر ۋەزىيىتى ۋە خىتاينىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى يوق قىلىش سىياسىتى توغرىسىدا مەلۇمات بېرىپ بەزى تەلەپلەرنى ئوتتۇرىغا قويغانلىقىنى ئىجابىي جاۋاب ئالغانلىقىنى بىلدۈردى. نۇزۇگۇم جەمئىيىتىگە ۋاكالىتەن شەرقىي تۈركىستاندا يوق بولۇشقا يۈز تۇتقان مىللىي مەدەنىيىتىمىزنى ۋە ئانا تىلىمىزنى ساقلاپ قېلىش ھەققىدىكى خىزمەتلەر، شۇنداقلا ئاياللار ۋە بالىلارنىڭ تەلىم تەربىيە خىزمىتىدە بىزنىڭ تېخىمۇ ئىلگىرىلىشىمىز ئۈچۈن كېرەك بولغان قوللاشلارنىڭ دۆلەت تەرىپىدىن قوللىنىشىنى، شۇنداقلا بىزگە مەدەنىيىتىمىزنى ياشاش،

ئائىلە ۋە ئىجتىمائىي ئىشلار مىنىستىرى بولغان ئىدى. ئۇيغۇرلار ئۆز تەلەپلىرىنىڭ ئەمەلىيلىشىشى ئۈچۈن دەريا يانىق خانىمنىڭ ئەمەلىي ئىش قىلىشىنى كۈتمەكتە. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى. يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى